ອັນແຕກຕ່າງນີ້ແຫຼະແມ່ນວ່າ ເອີ ຂອງເພິ່ນນີ້ແຫຼະແມ່ນສະພາຂອງເພິ່ນນີ້ແມ່ນມີບົດບາດສູງ ແມ່ນວ່າໃນການຈັດສັນງົບປະມານ ຈັດສັນຕ່າງໆວ່າຊັ້ນເນາະ ແລະ ບັດນີ້ແຫຼະພວກເພິ່ນນີ້ມີຫຼາຍກຳມາທິການ ຫຼ າຍກຳມາທິການກວ່າພວກເຮົາ ເພິ່ນມີເກືອບຊາວພຸ້ນແຫຼະ ຊາວກຳມາທິການ ແລະ ພວກເຮົາດຽວນີ້ນີ້ແຫຼະແມ່ນວ່າມີພຽງແຕ່ 9 ສິບກັບເລຂາທິການ ອັນທີສອງມານີ້ນີ້ ອັນແຕກຕ່າງອັນທີສອງມານີ້ແຫຼະແມ່ນ ວ່າ ເພິ່ນນີ້ກໍມີກົນໄກເລື່ອງຟັງຫາງສຽງຂອງປະຊາຊົນ ແລ້ວມີກົນໄກສະເພາະໄດ້ໃຫ້ປະຊາຊົນມາຫາ ແລະ ເພິ່ນໄດ້ພົບປະ